ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາໄດ້ຍິນສະເໝີວ່າ ການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ ສຳລັບຊາວຕາເວັນຕົກແລ້ວ ມັກຈະເວົ້າກັນວ່າ ສຸຂະພາບດີຄືຂຸມຊັບອັນປະເສີດ ເພາະຄົນທີ່ບໍ່ເຈັບໄຂ້ ໄດ້ປ່ວຍ ມີຊີວິດສົດຊື່ນ ມີກຳລັງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວສຸຂະພາບຈິດກໍດີໄປນຳແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນກັບຄ່າໝໍຄ່າຢາ ແຕ່ຄຳຖາມກໍມີ ຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ການມີສຸຂະພາບດີນັ້ນເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະຊາດ ບາງຄົນກໍຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂອງດວງ ຫຼື ຂອງໂຊກຊະຕາ ທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖື ກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຮັດບຸນຕໍ່ອາຍຸ ຫຼື ໄປຫາຢາຜີມາໃສ່ ແຕ່ກໍບໍ່ເທົ່າກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ຢ່າຖ້າຈົນເປັນເຈັບເປັນໄຂ້ ແລ້ວຈຶ່ງມາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບພາຍຫຼັງ ເພາະການ ເຮັດແບບນັ້ນ ອາດຈະຊ້າເກີນໄປກໍເປັນໄດ້ ຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຢາກມີອາຍຸຍືນ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ຖ້າພວກເຮົາຍັງກິນຍັງດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະພາ ບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ມີທ່ານໝໍສາສະໜາຈານຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດທີ່ດີແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໃນປີ ພສ 2494 ທ່ານໝໍ ເອເທນ ເນສັນ ເຊິ່ງເປັນແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດ ໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດໄທກັບທ່ານໝໍ ໂຣເຈີ ເນ ສັນ ເພິ່ນເປັນທ່ານໝໍ ແຕ່ເຂົ້າມາເປັນອາຈານສອນສາສະໜາໃນປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວໃໝ່ໆ ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ໃນເວລານັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງປະ ເທດໄທຍັງຕົກຕ່ຳຢູ່ ແລະ ຈາກການເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທ່ານໝໍ ເອເທນ ໄດ້ສັງເກດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທ ໃນຂະນະນັ້ນ ປະເທດໄທກຳລັງມີການພັດທະ ນາ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໄທກໍຄ່ອຍໆສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ອາຫານທີ່ຄົນໄທກິນໃນເວລານັ້ນ ຍັງມີລັກສະນະເປັນທຳມະຊາດພໍສົມຄວນ ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຄົນໄທເປັນໃນເວລານັ້ນກໍເປັນເຊື້ອໂລກຕິ ດຕໍ່ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນປົກກະຕິ ສ່ວນໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມັກເປັນ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກມະເຮັງ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ສ່ວນຫຼາຍຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລວຍເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ມາເມື່ອຄົນສ່ວນ ຫຼາຍມີຖານະດີຂຶ້ນ ປະເທດໄທພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ມີການປັບໂຕ ແລະມີການນິຍົມກິນອາຫານແບບຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກໍເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຄົນໄທເປັນພະ ຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນທຸກມື້ນີ້ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກາຍມາເປັນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການດີທີ່ມີຄົນ ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງສຸຂະພາ ບຫຼາຍຂຶ້ນ ດຽວນີ້ຄົນກໍມີຄວາມຕື່ນໂຕໃນການສະແຫວງຫາສຸຂະພາບດີ ມີຮ້ານຄ້າ ຮ້ານອາຫານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອສຸຂະພາບ ມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີການສູບຢາ ຫຼືເຖິງຂັ້ນອອກກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼືສູບຢາໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ລາຍການວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ໄດ້ມີການແນະນຳ ສະເໜີຂໍ້ມູນການຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ ມີປຶ້ມ ວາລະສານ ແລະມີການແຈກຢາຍຄຳໂຄສະນາຕ່າງໆ ທີ່ຂຽນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະກໍຍັງມີວາງຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນີ້ຄືວິທີທີ່ດີໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ແມ່ນເພາະເຮົາອ່ານ ຟັງ ຫຼືເບິ່ງລາຍການຕ່າງໆ ແຕ່ການປະຕິບັດຕາ ມຫຼັກສຸຂະພາບນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮົາກໍມີການລະດົມຂົນຂວາຍ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ມີການເຜີຍແຜ່ຕາມສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ວິທ ະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະໜັງສືພິມ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີການພິມປຶ້ມອອກມາເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ ຕາມສຸກສາລາ ໂຮງໝໍ ຫຼືໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຊື້ອາຫານ ມາກິນ ເຮົາຄວນຊື້ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາມີປຶ້ມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ອ່ານແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດກໍຈະບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງມີຄວາມສົນໃຈວ່າ ເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ຂ້ າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳຫຼັກການມີສຸຂະພາບດີໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ New Start ຄຳນີ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ ເລີ່ມດ້ວຍພະຍັນຊະນະ N ມາຈາກ Nutrition ມີຄວາມໝາຍວ່າ ອາຫານການກິນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະ ພາບ ພະຍັນຊະນະ E ມາຈາກຄຳວ່າ Exercise ໝາຍຄວາມວ່າ ອອກກຳລັງກາຍ ພະຍັນຊະນະ W ມາຈາກ Water ໝາຍຄວາມວ່າ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ສຸຂະພາບທຸກມື້ S ມາຈາກ Sunshine ໝາຍຄວາມວ່າ ຮັບເອົາແສງແດດໃນຕອ ນເຊົ້າ ເພື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນດີ ແລະ ມີຄວາມສົດຊື່ນ ພະຍັນຊະນະ T ມາຈາກຄຳວ່າ Temperance ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຄວບຄຸມຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ ບໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງມຶນເມົາ ຫຼື ສິ່ງເ ສບຕິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼົ້າ ເບຍ ຫຼື ຢາສູບ ພະຍັນຊະນະ A ມາຈາກ Air ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ສະອາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ພະຍັນຊະນະ R ມາຈາກ Rest ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽ ງພໍ ແລະ ພະຍັນຊະນະ T ສຸດທ້າຍມາຈາກຄຳວ່າ Trust ໝາຍເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ການມີຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່າ ນຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ

lao@awr.org l a o @awr.org
ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິດສະຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທຸກໆມື້ຄົນເຮົາຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະຕັດສິນໃຈເຮັດອີ່ຫຍັງກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະຊື້ເຄື່ອງຫຼືເຮັດວຽກເຮັດງານ ເຮົາຕ້ອ ງເລືອກວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ບໍ່ຊ້າຍກໍຂວາ ເຮົາທຸກຄົນມີສິດໃນການເລືອກທາງເດີນຂອງຊີວິດດ້ວຍຕົວເອງຂອງເຮົາ ເໝືອນກັບຄຳທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ມັກເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າ ລ້ຽງລູກໃຫ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ບໍ່ສາມາດໄ ປບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຮັດອັນນັ້ນອັນນີ້ເໝືອນກັບຕອນທີ່ເຂົາເປັນເດັກນ້ອຍ ສິດໃນການເລືອກເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຕິດໂຕຂອງມະນຸດຕັ້ງແຕ່ພະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາຄັ້ງແລກແລ້ວ ໃນພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີສອນຢ່າງຊັດ ເຈນວ່າ ສະໄໝນີ້ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ສິດທິມະນຸດ ຄືສິດທິຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ມີໃຜມາບີບບັງຄັບຫຼືລະເມີດໄດ້ ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອພະເຈົ້ າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຄົນເຮົາບໍ່ວ່າໃຜກະສາມາດເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພະອົງກໍໄດ້ ຫຼືຈະບໍ່ເຊື່ອກໍເປັນສິດທິຂອງເຂົາ ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມະນຸດມາເຊື່ອຟັງພະອົງ ຄຳສອນໃນພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີຂອງຄຣິດ ຕະສາສະໜາຈຶ່ງເປັນຮາກຖານຂອງປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງ ເມື່ອຄັ້ງທີ່ອາດຳແລະເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກຂອງໂລກ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຂົາຄິດວ່າດີ ແຕ່ຜົນສຸດທ້າຍກັບນຳຄວາມທຸກຍາກແສນສ າຫັດແລະຄວາມຕາຍມາສູ່ເຂົາແລະກະລູກຫຼານຂອງເຂົາ ຄືມະນຸດທັງໂລກນີ້ແຫຼະ ໃນເລື່ອງຄວາມລອດພົ້ນຈາກບາບກໍເໝືອນກັນ ຂະນະນີ້ພະເຈົ້າໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີສອງຂໍ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາທຸກຄົນຄື ຈະເລືອກຢູ່ຝ່ າຍພະອົງ ຍອມຮັບເອົາແຜນການທີ່ພະເຈົ້າວາງໄວ້ເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນ ຫຼືຈະບໍ່ຍອມຮັບກໍໄດ້ ເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະຖາມວ່າ ຖ້າເລືອກທາງຂອງພະເຈົ້າ ເຮົາຈະໄ ດ້ອັນໃດ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຕອບຈາກພຣະເຢຊູ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ກໍຈະໄດ້ຮັບສິດໃຫ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອ ງແລ້ວ ການເປັນລູກຄືການມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບມໍລະດົກຕົກທອດຈາກບິດາມານດາ ການເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ການເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືການຍອມຮັ ບເອົາພຣະອົງມາເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖ້າເຮົາເປັນລູກແລ້ວ ເຮົາກໍເປັນທາຍາດ ຄືເປັນທາຍາດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປັນທາຍາດຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ ຄືການໄດ້ຮັບຊີວິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄື ຊີວິດນິລັນ ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ ສິດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນຂອງພຣະອົງ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສູງສຸດ ຄືມໍລະດົກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະມອບໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ລູກທີ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ຍ່ອມຈະປະສົບກັບຄວາມ ສຳເລັດໃນການດຳເນີນຊີວິດ ທັງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວຽກງານສັນໃດ ລູກທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານເໝືອນກັນສັນນັ້ນ ຄືໄດ້ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນກາ ນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຊີວິດຂອງພຣະອົງມາເປັນຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ ສິດທິຂອງການໄດ້ຮັບທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມານີ້ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນເທົ່ານັ້ນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັ ງທີ່ຕິດຕາມລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າສຸຂະພາບທີ່ດີນັ້ນໄດ້ມາຈາກການປະຕິບັດຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດແທນເຮົາໄດ້ ບໍ່ວ່າການກິນ ການອອກກຳລັງກາຍ ການບໍລິຫານ ຈັ ດການກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ ເຮົາຕ້ອງເຮັດເອງ ໃນເລື່ອງຄວາມລອດພົ້ນຈາກຄວາມບາບ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ສະຫວັນກໍຄືກັນ ເຮົາໄດ້ຮັບສິດເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜານັ້ນ ຖື ວ່າເປັນເລື່ອງການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ມີໃຜເຮັດແທນກັນໄດ້ ພໍ່ແມ່ອາດຈະສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ລູກຈະເຊື່ອຟັງ ແລະ ເດີນໄປຕາມແນວທາງນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາຈະໄ ປບັງຄັບລູກກໍບໍ່ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງພຣະດຳລັດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ມາຫາເຮົາ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຖິ້ມເຂົາເລີຍ ພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າ ມາຫາພຣະອົງຂາດຫຼັກປະກັນຊີວິດ ສິ່ງໃດທີ່ພຣະອົງເຮັດສຳເລັດຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລ້ວ ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງກໍຈະສຳເລັດເໝືອນກັນ ຖ້າພຣະເຢຊູເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາກໍສາມາດເຂົ້າເຖິງພ ຣະເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຄືກັນ ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນ ເຮົາກໍຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນຄືກັນ ພຣະເຢຊູມີຊີວິດນິລັນເປັນອະມະຕະ ເຮົາກໍຈະໄດ້ມີຊີວິດນິລັນ ແລະ ເປັນອະມະຕະຄືກັນ ແຕ່ທຸກຢ່າງນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍເມື່ອຄົນຄົນນັ້ນເຊື່ອພຣະເຢຊູ ແລະ ວາງໃຈຢູ່ໃນພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ການຕັດສິນໃຈຮັບເອົາພຣະອົງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຮົາແຕ່ລະຄົນ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່າ ນໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ ລາວ @awr.org l a o @awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ